SBS Radio ແນ່ນອນໃນໄລຍະ 4-5 ມື້ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ແລະດຽວນີ້ເອງ ມັນມັກຈະມີສາລະຄະດີຂ່າວຂ່າວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບອາໂປໂລ 11 ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄປລົງຢູ່ພະຈັນ ນີ້ເປັນເຫດການ

ປີ 1969 ຂ້າພະເຈົ້າເອງດັ່ງດຽວກັບຄົນທັງຫຼາຍໃນໂລກນີ້ ເຫັນອາໂປໂລ 11 ຂອງສະຫະລັດລົງດວງພະຈັນ ແລະນີລ ອາມສະຕຣອງ ເປັນມະນຸດຄົນທຳອິດທຳມໍທີ່ລົງຈາກຍານພາຫະນະນັ້ນ ແລ້ວຢຽບດວງພະຈັນ ຕາມທີ່ຈຳໄດ້ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າ ຄຳຊຸຍ ວົງພັກດີ ແລະກິ ທີ່ເປັນນັກກິລາເຕະບານໃຫ້ທີມສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງພະລາຊະອານາຈັກລາວ ເມື່ອຊ້ອມເຕະບານແລ້ວກໍພາກັນຟ້າວຟັ່ງຂີ່ລົດຖີບໄປ ເບິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຈໍທີວີທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ຢູ່ຝາອັນໜຶ່ງຂອງຕຶກສົມບູນ ນ້ຳພຸ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄືສູນກາງວັດທະນະທຳຝຣັ່ງເສດ ການລົງສູ່ດວງພະຈັນນັ້ນແມ່ນວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າທັງສາມ ເຫັນມັນຢ່ າງສົດໆ ແຕ່ບໍ່ຊັດເຈນ ເພາະສິ່ງທີ່ເຫັນນັ້ນແມ່ນເຫັນຢູ່ໃນຈໍທີວີຂາວດຳທີ່ຖືກຖ່າຍທອດມາຈາກຊ່ອງ 7 ຈາກຂອນແກ່ນ ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ປະເທດໄທ ໃນສະໄໝນັ້ນທີວີໃນພາກພື້ນຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມື ອງເຮົາແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ຈົບບໍ່ດີປານໃດ ຄັນວ່າຮັບໄດ້ ຄືເຫັນບໍ່ຊັດບໍ່ເຈນ ບາງເທື່ອກໍຍຸບໆຍິບໆ ມອດໄປກໍມີ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໃນເວລານີ້ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີກະແສຂ່າວຕ່າງໆ ເວົ້າວ່າເຖິງ ແມ່ນທີ່ວ່າກ່ຽວກັບອາໂປໂລ 11 ນັ້ ນ ທີ່ໄປລົງດວງພະຈັນນັ້ນ ມີການຕົວະກັນແບບແປນໆ ສິ່ງທີ່ຕົວະຫຼອກກັນນັ້ນ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ກໍມີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ນຳ ກ່ຽວກັບອາໂປໂລ 11 ແລະນັກອາວະກາດສະຫະລັດໄປລົງຢູ່ທີ່ພະຈັນນັ້ນ ແມ່ນວ່າສະຫະລັ ດອາເມລິກາຕົວະຫຼອກຫຍັງແດ່ ບາງຄົນຍັງອາດບໍ່ຮູ້ຊ້ຳ ຄົນສະຫະລັດແລະອາໂປໂລ 11 ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວໄປລົງຢູ່ທີ່ດວງພະຈັນແທ້ໆ ນີ້ບໍ່ມີການຕົວະຫຼອກໃດໆ ທັງກໍໄດ້ເອົາທໍລະນີບາ ງສິ່ງບາງຢ່າງກັບໂລກນີ້ຈາກດວງພະຈັນນຳດ້ວຍ ໃນສະໄໝ 50-60 ສະຫະລັດປາໄຊສົງຄາມເຢັນໃນດ້ານແຂ່ງຂັນກັນໃນດ້ານອາວະກາດກັບສະຫະພາບໂຊວຽດ ເພາະສະຫະພາບໂຊວຽດສຳເລັດສົ່ງສິ່ງທີ່ມີ ຊີວິດໄປໂຄຈອນອ້ອມໂລກນີ້ສຳເລັດ ທີ່ອັນທີ່ຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນສຳເລັດແທ້ ຄືສົ່ງໝາໂຕໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ເລກາ ນັ່ງ ຍານອາວະກາດສະປຸດນິກ 2 ໄປໂຄຈອນອ້ອມໂລກນີ້ ສະຫະພາບໂຊວຽດ ໃນວັນທີ 3 ເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 1957 ສົ່ງໝາທີ່ມີຊື່ວ່າ ເລກາ ນັ່ງຈະຫຼວດສະປຸດນິກ 2 ບິນອ້ອມໂລກນີ້ສຳເລັດ ແຕ່ໝານັ້ນຕາຍຢູ່ໃນຈະຫຼວດນັ້ນ ແລະ ຈະຫຼວດນັ້ນເປັນອັນທີ່ບໍ່ກັບຄືນມາສູ່ໂລກນີ້ ຄືບິນໄປແລ້ວກໍຫາຍເລີຍ ເລກາ ແມ່ນຊື່ໝາທີ່ຮຽກກັ ນຢູ່ໃນເຂດໄຊເບີເຣຍຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ ມັນໝາຍເຖິງໝາທີ່ບໍ່ມີສາຍພັນໃດໆ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດຕ່າງໆນັ້ນ ທີ່ວ່າມີການປິດບັງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແມ່ນວ່າເຖິງປັດຈຸບັນ ນີ້ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກໍບໍ່ຮູ້ນຳ ດັ່ງທີ່ວ່າໝານັ້ນຕາຍ ແລະ ຈະຫຼວດທີ່ເອົາໝາໄປນັ້ນ ໄປແລ້ວໄປເລີຍ ບໍ່ກັບ ເມື່ອທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຫັນວ່າຕົນປະລາໄຊໃນການແຂ່ງຂັນກັນໃນດ້ານອາວະກາດ ກໍມີແນວຄິດທີ່ ຈະເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງໃຫ້ມີຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມສຳເລັດນັ້ນຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ຄືກວ່າຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ ນີ້ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຈອນ ແອຟ ເຄນເນດີ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິ ກາ ສັ່ງໃຫ້ເອົາຄົນສະຫະລັດໄປຍັງດວງພະຈັນໃຫ້ໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ນານປານໃດ ສະຫະລັດອາເມລິກາກໍສຳເລັດສົ່ງຄົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ເປັນນັກອາວະກາດ ຄື Neil Armstrong Michael Collins ແລະ ເອັດວິນ ແອນດຣິລ ໄປຍັງ ດວງພະຈັນສຳເລັດ ຄືລົງສູ່ດວງພະຈັນແລ້ວກັບຄືນມາໂລກນີ້ສຳເລັດ 100 ເປີເຊັນ ແຕ່ການຕົວະຫຼອກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແມ່ນວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼືວ່າມະນຸດໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີເ ທັກໂນໂລຈີໃດໆທີ່ຈະສົ່ງຮູບສົ່ງພາບຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໄກແສນໄກຈາກໂລກນີ້ ຄື ດັ່ງຈາກດວງພະຈັນກັບຄືນມາຍັງໂລກນີ້ໄດ້ ໃຫ້ມະນຸດເຮົາເຫັນ ສະຫະລັດອາເມລິກາຢາກໃຫ້ໂລກນີ້ຮູ້ວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາສ ຳເລັດ ແລະ ເກັ່ງກວ່າສະຫະພາບໂຊວຽດໃນດ້ານອາວະກາດ ເລີຍຊອກຫາວິທີທາງເຮັດໃຫ້ຄົນໃນໂລກນີ້ເຫັນເຫດການທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາລົງສູ່ດວງພະຈັນ ຢຽບດວງພະຈັນ ແລະ ປັກທຸງຊາດສະຫະ ລັດອາເມລິກາໃສ່ດວງພະຈັນ ອັນເປັນສັນຍາລັກທີ່ວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາເກັ່ງແທ້ໆ ແລະ ເກັ່ງກວ່າສະຫະພາບໂຊວຽດຫຼາຍເທົ່າ ນີ້ເອງເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາຕົວະຫຼອກຄົນໃນໂລກນີ້ທັງປວງ ຮ່ ວມດ້ວຍສະຫະພາບໂຊວຽດ ກໍເຊື່ອເຫດການທີ່ຄົນໃນໂລກນີ້ທັງໂລກເຫັນສະຫະລັດອາເມລິກາລົງດວງພະຈັນນັ້ນ ນັກອາວະກາດສະຫະລັດອາເມລິກາ 3 ຄົນ ແລະ ອາໂປໂລ 11 ໄປລົງຢູ່ດວງພະຈັນແທ້ໆ ນີ້ບໍ່ ມີການຂີ້ຕົວະໃດໆ ແຕ່ການຖ່າຍທອດເຫດການດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ຄົນໃນໂລກນີ້ຮູ້ເຫັນນັ້ນ ແມ່ນຂີ້ຕົວະລ້ວນໆ ຕົວະແທ້ໆ ເພາະຮູບພາບທີ່ເຫັນນັ້ນແມ່ນສະແດງເອົາ ແລະ ຖ່າຍທອດອອກມາຈາກທະເລຊາຍແຫ່ ງໜຶ່ງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ບໍ່ແມ່ນຖືກຖ່າຍທອດສົ່ງມາຈາກດວງພະຈັນ ພາຍຫຼັງທີ່ນັກຂ່າວຄົນໜຶ່ງພິສູດໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າຮູບພາບຕ່າງໆນັ້ນເປັນຮູບປອມ ຂອງປອມ ແມ່ນວ່າຜູ້ນຳຂັ້ນສູງທັງຫຼາຍຂອງສະຫະລັ ດອາເມລິກາ ທີ່ປົກຄອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃນຍຸກສະໄໝອາໂປໂລ 11